SBS Radio ລາວ ທັງ ບາຕູ ແລະ ຟາຕິມາ ປົບຫຼົບໜີຈາກເສິກສົງຄາມໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ແລະ ຊີເຣຍ ສຳເລັດ ແລະ ພາຍຫຼັງມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕາເລຍໄດ້ 8 ປີ ທັງສອງນັ້ນ ທີ່ຮຽນເຖິງຂັ້ນ Advanced Medical Science ຄືວິທ ະຍາສາດດ້ານແພດອັນກ້າວໜ້າຂອງຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍ ແຕ່ໃນຖານເປັນຄົນທີ່ຖືວີຊາ SHEV ຄື Safe Haven Enterprise ໂດຍມີຊີວິດບໍ່ແນ່ນອນ ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າການນຳ ຮຽນນັ້ນ ດັ່ງນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ມັນເປັນເວລາອັນຍືນຍາວ ແລະ ລຳບາກຍາກແຄ້ນເຖິງ 8 ປີ ໃນການປົບຫຼົບໜີຈາກເສິກສົງຄາມນັ້ນ ແລະ ການຢ້ານກົວຈະຖືກທຳ ຮ້າຍຕ່າງໆນານາໃນປະເທດອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ທີ່ຈະລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍ ແຕ່ຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ກັບກາຍເປັນນະລົກຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ແຕກ ແຍກອອກຈາກກັນໂດຍຕຳຫຼວດຊາຍແດນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ບາຕູລ ມູຮາເມັດ ຮາເຊັນ

ພວກຕົນຕ້ອງປົບຫຼົບໜີໄປແຫ່ງໃດແຫ່ງໜຶ່ງ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກຕົນຕ້ອງອອກຈາກປະເທດຊີເຣຍໄປຍັງອີຣານ ແລະ ໄປໄທ ພວກຕົນຂ້າມປະເທດໄທ ແລະ ຊາຍແດນມາເລເຊຍ ພວກຕົນທັງສີ່ຖືກແຍກອອກຈາກ ກັນໃນປະເທດມາເລເຊຍ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ແລະ ອ້າຍນ້ອງສອງຄົນຖືກຕຳຫຼວດມາເລເຊຍຈັບ ພວກຕົນບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກຕົນຕັດສິນໃຈເດີນທາງໄປຕໍ່ ພວກຕົນໄປຈ າກປະເທດມາເລເຊຍໄປຍັງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລ້ວຈາກອິນໂດເນເຊຍ ພວກຕົນຂີ່ເຮືອມາຍັງເກາະ Christmas Island ເກາະ Christmas Island ແມ່ນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍການເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ ເອື້ອຍນ້ອງທັງສ າມນັ້ນ ແລະ ອ້າຍ ເດີນທາງມາຍັງປະເທດອົດສະຕາເລຍຕໍ່ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າໂຊກຊະຕາ ຂອງສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດມາເລເຊຍນັ້ນເປັນແບບໃດກັນ ນັ້ນແມ່ນໃນປີ 2013 ແລະ ບັດນີ້ ບາຕູມີອາຍຸ 26 ປີ The boat that we travelled in it was like a red boat but we didn't know how we made it through the ocean ມັນອັດສະຈັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຂ້າມມະຫາສະໝຸດໄດ້ສຳເລັດໂດຍເຮືອນ້ອຍ ນ້ອງສາວ ແລະ ນ້ອງຊາຍ ມາສຕາຟາ ຂອງນາງບາຕູ ດຽວນີ້ຖືວີຊາຊົ່ວຄາ ວທີ່ຮຽກວ່າ Safe Haven Enterprise Visa ຄື SHEV ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເລັກນ້ອຍຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຊີວິດໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍມີສະມາຊິກຄອບຄົວອື່ ນ ທີ່ໄປຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດໄອແລນ ສອງເອື້ອຍນ້ອງນັ້ນ ຮຽນຈົບ HSC ແລະ ທັງສອງກໍມີຄວາມໃຝ່ຝັນຈະໄປຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນການສອບເສັງ ATAR ບາຕູ

ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດຈະຮ່ຳຮຽນຕໍ່ດັ່ງຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ມີ ພະລັງທີ່ທັງສອງສາວນັ້ນຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 8 ປີແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກບົ່ງວ່າເປັນນັກຮຽນນັ ກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ຖານະຂອງວີຊາຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ທັງສອງນັ້ນບໍ່ສາມາດຢືມເງິນຢືມຄຳໄປຮ່ຳຮຽນໄດ້ ຄືຢືມເງິນຈາກ HECS ນີ້ແປວ່າວິທີດຽວທີ່ທັງສອງນັ້ນຈະຮ່ຳຮຽນຕໍ່ໄດ້ ແມ່ນຖ້າຫາກວ່ າພວກເຂົາເຈົ້າເສຍຄ່າຮ່ຳຮຽນດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນັກຮຽນນັກສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ຄ່າຮ່ຳຄ່າຮຽນນັ້ນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງ 100,000 ໂດລາ ສອງເອື້ອຍນ້ອງນັ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າການຮ່ຳຮຽນນັ້ນໄດ້ ຟ າຕີມາຜູ້ເປັນເອື້ອຍ ຢູ່ກິນກັບຜູ້ເປັນນ້ອງ

ເລີຍມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໃສ່ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພປະມານ 30 ພັນຄົນທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍລະຫວ່າງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2012 ຫາ 1 ມົກກະລາ 2014 ບໍ່ຖືກຜັກດັນໄປໄວ້ສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດອົດສະເ ຕຣເລຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆນານາ ຮວມດ້ວຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານກົດໝາຍ ແລະບໍ່ໄດ້ການຄ້ຳຈູນການເງິນ

ໂດຍການຂີດຂຽນອັນໜຶ່ງເຖິງ SBS ກະຊວງ Home Affairs ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືວີຊາ TPV ແລະ SHEV ຍືດຢື້ເຖິງການສຶກສາປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ທີ່ລັດຖະບານຄ້ຳຈູນ ນັກຮຽນໃນປະເທດອົດ ສະຕຣາລີທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ຮ່ວມດ້ວຍ SHEV ແລະ TPV ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ນນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ Higher Education Support Act 2003 ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ HECS ແມ່ນມີຈຳກັດສຳລັບຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຄົນບາ ງຈຳພວກທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນເທົ່ານັ້ນ ກະຊວງ Education Skill and Employment ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ HECS HELP ແຕ່ເສັ້ນທາງຈາກ SHEV Visa ໄປເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນບໍ່ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ກະຊວງ Home Affairs ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງເວລານີ້ບໍ່ມີໃຜປ່ຽນຈາກ SHEV ໄປໄດ້ວີຊາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ແຕ່ໜັງສືທີ່ SBS ໄດ້ຮັບນັ້ນຢັ້ງຢືນວ່າ ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືວີຊາ SHEV ເພາະຈິດພໍໃຈນຳຄວາມຕ້ອງການຂອ ງແນວທາງຂອງ SHEV ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໄດ້ ສຳລັບນາງສາວຟາຕີມາ

ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າມອງໄປໃນທາງບວກ
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື